ئامېرىكىنىڭ ئىلغار تېخنىكا ۋە يۇقىرى جەڭ ماھارىتىگە ئىگە بىرلەشمە جەڭ قىلىش ئىقتىدارى يۇقىرى بىر قوشۇنى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكا ئاۋازى تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە كەتلىن ھېكس بەشىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكى يىغىنىدا سۆز قىلىپ ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئەسى ئۈچۈن ھەربىي تېخنىكا ۋە تاكتىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى چۈنكى ئامېرىكىنىڭ ستراتېگىيىلىك ئورنىنىڭ بۇنى تەقەززا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ بۇنىڭدىكى ئاساسلىق مەقسەتنىڭ خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن ئامېرىكا ھازىر ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت دەۋرىدە تۇرۇۋاتىدۇ ھالبۇكى ئامېرىكىغا كېلىدىغان ئاساسلىق ھەربىي تەھدىت خىتايدىن كېلىدۇ كەتلىن ھېكسنىڭ قارىشىچە ئامېرىكا ھازىر روسىيە ئىران شىمالىي كورېيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ تەھدىتى كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە تېررورلۇق قاتارلىق ئاپەتلەرنىڭ خىرىسىغا ئۇچراۋاتقان بولسىمۇ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان خىتايدىن كېلىۋاتقان تەھدىت ئەڭ زور بالايىئاپىتى ئەڭ چوڭ بولۇپ، خىتاينىڭ تۈپ مەقسىتى دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىش. كەتلىن ھېكسنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچى ئۆزلۈكىدىن بارلىققا كەلگەن ئەمەس ھەم دائىم شۇ پېتى تۇرمايدۇ. ئۇنىڭ تېخنىكىسى، تاكتىكىسى ۋە جەڭگىۋارلىقىنى داۋاملىق كۈچەيتىش كېرەك. خىتاي ئارمىيەسىمۇ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن زامانىۋىلىشىدۇ. شۇڭا ئامېرىكا كېيىنكى ئەۋلادلارنى ئويلىشىپ،

بۇ ھەپتە ياۋروپاغا زىيارەتكە بېرىشى ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ خىتايغا تۇتقان پوزىتسىيەسىدە مەلۇم بۇرۇلۇش ھاسىل قىلغان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن فرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىردەك ھالدا ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايغا بەك تايىنىپ قالماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا بايربوك مۇنداق دېگەن بىز خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشقا بولىدىغان يەردە ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلىمىز ئەمما خىتايغا بەك تايىنىپ قالساق خەتەرلىك. جۈملىدىن خەۋپسىزلىك مەسىلىسىدىمۇ خەتەرلىك. بۇنىڭغا كىرىپ قالساق ئەخمەقلىق قىلغان بولىمىز. شۇنى تونۇش كېرەككى، خىتاي بىز بىلەن رەقىب، بەلكى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان سىستېمىلىق چوڭ رەقىب. ئاننالېنا بايربوك ياۋروپانىڭ خىتايغا قارىتىدىغان سىياسىتىنىڭ تامامەن ئايرىلماسلىق، ئەمما خەتەرنى تۈگىتىش ئىكەنلىكىنى، چۈنكى بۇنىڭ ياۋروپانىڭ خەۋپسىزلىكى ۋە ئەركىنلىكى بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بارلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي بىلەن سودا مۇناسىۋىتى كۈچلۈك بولغان ۋە خىتايغا ئىزچىل يۇمشاق مۇئامىلە قىلىپ كەلگەن گېرمانىيە بۇ قېتىم خىتايغا قاراتقان دىپلوماتىيىسىنى ئۆزگەرتكەن. يەنى گېرمانىيەنىڭ ئۈچ پارتىيىدىن تەشكىللەنگەن يېڭى ھۆكۈمىتى خىتايغا قاتتىق قول پوزىتسىيە تۇتۇش يولىنى تاللىغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بەشىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ئاننالېنا بايربوك بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن نەپ ئېلىش نىيىتى يوقلۇقىنى، خىتاينىڭ بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئوتتۇرىغا قويغان تىنچلىق پىلانىنىڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇزاكىرىگە قويۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن چىن گاڭ بەشىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى فرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى كولوننا بىلەن كۆرۈشكەن گېرمانىيە بىلەن فرانسىيىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى خىتاينى روسىيىنىڭ ھۇجۇمچى دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئېنىق تونۇشقا روسىيىگە قورال تەمىنلىمەسلىككە بەلكى روسىيىنى ئەسكەر چېكىندۈرۈپ بۇ ئۇرۇشنى ئاياغلاشتۇرۇشقا قايىل قىلىشقا چاقىرغان خىتاي دىپلوماتى چىن گاڭنىڭ بۇ قېتىملىق ياۋروپا زىيارىتى ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن خىتاي ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە كېلىشەلمەيۋاتقان ۋە زىددىيەت ئۇلغىيىۋاتقان بىر ۋاقىتقا توغرا كەلگەن ياۋروپا ئىتتىپاقى روسىيەگە بېرىلگەن ئىقتىسادىي جازادىن ئەگىپ ئۆتۈپ روسىيەگە ياردەم قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە ئېمبارگو قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغاندا خىتاي ئەگەر بۇ جازا ئىجرا قىلىنسا ياۋروپادىن ئۆچ ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى.

يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە سوزۇلغان قارا قولى ۋە جاسۇسلۇق تورى شۇنداقلا بۇنىڭغا ئىسپات سۈپىتىدە تۇتۇلغان خىتاي جاسۇس گۇماندارلىرى ھەققىدە خەۋەرلەر كۆپەيمەكتە بوستون ئاۋانگارد گېزىتى تورىنىڭ توققۇزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى خادىملىرى بوستون شەھىرىدە ياشاۋاتقان بىر خىتاي پۇقراسىنى جاسۇس گۇماندارى دەپ قولغا ئالغان ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئەيىبلىشىگە قارىغاندا بۇ يىل ئاتمىش تۆت ياشقا كىرگەن لياڭ لىتاڭ ئىسىملىك بۇ خىتاي ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىكىگە مەلۇم قىلمىغان ئەھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىلى بولۇۋالغان ئەيىبنامىدە بىلدۈرۈلۈشىچە لياڭ لىتاڭ خىتاينىڭ نيۇ يورك كونسۇلخانىسىدىكى بىر ياردەمچى ۋە باشقا خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ خىتاي ھۆكۈمىتى نىشانغا ئالغان شەخسلەرنى چايغا تەكلىپ قىلغان يەنى ئۇلارنى ئىزدەپ پاراڭلاشقان ۋە تەھدىت سالغان لياڭ لىتاڭ خىتاينىڭ نيويوركتا تۇرۇشلۇق كونسۇلى ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگە بوستوندىكى ھەر تۈرلۈك تەشكىلات ۋە ئادەملەرنىڭ ئۇچۇرىنى يەتكۈزگەن بوستوندا ياشاۋاتقان خىتاي ئۆكتىچىلىرى ۋە دېموكراتىيىگە مايىل كىشىلەرگە قارشى پائالىيەت تەشكىللىگەن ھەمدە ئۆكتىچىلەردىن توپلىغان پائالىيەتچىلەرنىڭ ئارخىپىنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە تەمىنلەپ بەرگەن لياڭ لىتاڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا بوستون كۇتۇپخانىسىدا خىتاي ئۆكتىچىلىرىنى ئوغرىلىقچە رەسىمگە تارتىۋالغان ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە بۇ ھەرىكىتىنى داۋاملاشتۇرغان پائالىيەت دائىرىسى بارغانچە كېڭىيىپ تېخىمۇ كۆپ يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن ئالاقىلىشىشكە باشلىغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل بىرىنچى ئايدا ئۇ باشقىلار بىلەن بىرلىشىپ خىتاينى تىنچ بىرلىككە كەلتۈرۈش ئىتتىپاقى قۇرغان ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولغان. خىتاينىڭ ياۋروپاغا سوزۇلغان بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدا ئەڭ مۇھىم دۆلەت ھېسابلىنىدىغان ئىتالىيە ئەمدى بۇ پىلاندىن چىقىپ كېتىشنىڭ شەپىسىنى بەرگەن. بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ توققۇزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىتالىيە باش مىنىستىرى جورجا مېلونى ئالدىنقى ھەپتە رىمدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىندا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا رەئىسى كېۋىن ماككارتى بىلەن كۆرۈشكەندە ئىتالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ گەرچە رەسمىي قارار قىلمىغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىتالىيە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى باش مىنىستىر جوسېف كونتى ۋاقتىدا خىتاي بىلەن بىر بەلباغ بىر يولنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى كېلىشىمىنى ئىمزالىغان بولۇپ، يەتتە دۆلەت گۇرۇھى ئىچىدە بۇ كېلىشىمگە قاتناشقان بىردىن بىر دۆلەت بولۇپ قالغان. ئەگەر ئىتالىيە ھۆكۈمىتى بۇ كېلىشىمنى بىكار قىلمىسا، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل ئۆزلۈكىدىن كۈچكە ئىگە بولۇپ مېڭىۋېرىدىكەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن تۆتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇخبىرلارغا خىتاي بىلەن ئىتالىيە بىر بەلباغ بىر يولنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى داۋاملىق قېزىپ بىر بىرىگە نەپ بېرىدىغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشى كېرەك دېگەن ئىتالىيە ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار مەسلىھەتچىسىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئىتالىيە ھۆكۈمىتى ئەگەر بۇ كېلىشىمدىن چېكىنسە خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەنسىرەۋاتقان بولۇپ بەشىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى ياپونىيىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان يەتتە دۆلەت گۇرۇھى باشلىقلار يىغىنى ئېچىلىشتىن بۇرۇن قارارنى ئاشكارىلىمايدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئىتالىيە باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئوخشاشلا خىتايدىن ئىقتىسادىي جەھەتتە ئايرىلالماي قالغان ھەمدە ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئارىسالدا بولۇپ قالغان دۆلەت بولۇپ خىتاينىڭ روسىيەگە ياردەم بېرىشى بۇ مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتكەن

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز بەشىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى قازاقىستاننىڭ يېزا ئىگىلىك مىنىستىرى ئېربۇل قاراشوقىيېف بىلەن كۆرۈشكەن ئۇلار شى جىنپىڭ ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا قازاقىستانغا بارغاندا ھاسىل قىلغان ئورتاق تونۇش ۋە تۈزگەن كېلىشىمگە ئاساسەن ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد ۋە سودا ئالاقىسىنى كۈچەيتىش بولۇپمۇ دېھقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىق ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرۇلۇق سۆھبەتلەشكەن

ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى قارمىقىدىكى مىللىي دارامەت كومىتېتى چاقىرغان ئامېرىكىدا تىجارەت تېمىسىدىكى گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئىشچىلارنىڭ ئەمگىكىنى قوغداش ھەمدە تەمىنلەش زەنجىرىگە چىرمىشىپ كەتكەن مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىش مەسىلىسى تەپسىلىي مۇھاكىمە قىلىندى يىغىن ئىشتراكچىلىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئىجرا قىلىۋاتقان سودا ۋە تىجارەت سىياسەتلىرىنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشقا ئاجىز كەپ قېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا مۇناسىۋىتىگە چەك قويۇشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى تۆەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ يىرىكلىشىپ مېڭىۋاتقان ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى مۇھىم مەزمۇنلارنىڭ بىرى ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى سودا ئالاقىسى بولۇپ بۇ ساھەدە ساقلىنىۋاتقان نېگىزلىك مەسىلىلەرگە قاراپ چىقىش ھەققىدىكى مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنى توققۇزىنچى ماي كۈنى نيو يورك شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى بۇ قېتىمقى يىغىننى تەشكىللىگۈچى ساھىبخان ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى قارمىقىدىكى ئەڭ كۈچلۈك كومىتېت بولغان مىللىي دارامەت كومىتېتى بولۇپ، ئۇلارنىڭ بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق يىغىنىنى چاقىرىشى ھەققىدىكى سەۋەبلەر ئۇلارنىڭ بۇ يىغىننىڭ ھارپىسىدا ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشىدا ئورۇن ئالغان. بۇنىڭدا ئېنىق قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان سودا سىياسىتى ئامېرىكا ئىشچىلىرى ۋە كىچىك كۆلەمدىكى سودا بىلەن شۇغۇللانغۇچىلارنى ھىمايە قىلىشقا ئاجىز كېلىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ رىقابەتتىكى تەشەببۇسكارلىقنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە تاشلاپ بېرىلگەنلىكى تۈپەيلىدىن ئامېرىكا ئىشچىلار قوشۇنى ئېغىر زىيانغا ئۇچراۋاتىدۇ بىز جەزمەن بۇ خىل ئاچچىق رېئاللىقنى ئۆزگەرتىشكە كۈچ چىقىرىشىمىز لازىم دېيىلىدۇ توققۇزىنچى مايدىكى گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا بۇ ئەھۋال ئالدى بىلەن مەزكۇر كومىتېتنىڭ رەئىسى جېيسون سىمىسنىڭ سۆزلىرىدە ئەكس ئەتتى ئۇ نۆۋەتتىكى تاشقى سودا مەسىلىسىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بوشاڭلىقى سەۋەبىدىن مال باھاسى، پۇل پاخاللىقى، ئىش ھەققى قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە زور مەسىلىلەرنىڭ كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا ئىشلىرىدا ئىلگىرىدىن داۋام قىلىپ كەلگەن تەڭسىز سىياسەت ۋە تەدبىرلەرنى ئۆزگەرتمىگەندە ئامېرىكا تەۋەسىدىكى سودا ساھەسى ئۈچۈن تېخىمۇ ئېغىر مەسىلىلەرنى پەيدا قىلىدىغانلىقىنى جانلىق مىساللار ئارقىلىق بايان قىلىپ بەردى. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي بىلەن بولىدىغان تەڭسىز ئىمپورت سودىسىدا غايەت زور ساندا ئىمپورت قىلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلار ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنى ئېغىر ۋەيرانچىلىققا ئۇچراتقان. ئۇ مۇشۇ ئەھۋاللارنى خۇلاسىلەپ، نەچچە ئون يىللىق تەڭسىز سودا پائالىيىتى، تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ بالايى ئاپەتلىرى ھەمدە خىتاي جاسۇسلۇق ھاۋا شارى ۋەقەسى بىزگە ئېنىق قىلىپ، خىتاي بىلەن بولىدىغان ئىستراتېگىيەلىك مەسىلىلەردە ئۇلاردىن قول ئۈزۈشنىڭ جىددىي ۋە تەخىرسىز ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ، دېدى. Our country needs is a smart and strategic decoupling from China. بۇ قېتىملىق يىغىندا نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان تېمىلارنىڭ بىرى ئەرزان باھالىق خىتاي مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەڭسىز مىقداردا كەلكۈن كەبى ئامېرىكا بازىرىغا ئېقىپ كىرىشى ھەمدە بۇ سەۋەبلىك ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنىڭ ۋەيران قىلىنىشى شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي ئىزچىل داۋام قىلىپ كەلگەن ئەقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقىنىڭ ئامېرىكا خەلقى ئۈچۈن غايەت زور ئىشسىزلىق پەيدا قىلىۋاتقانلىقى بولدى. بۇ تېما ھەققىدە سۆز قىلغان پالاتا ئەزاسى گرېگ ستوبى بۇ ساھەدىكى مەسىلىلەرنى تىلغا ئېلىپ، ھۆكۈمىتىمىز بۇ جەھەتتە ئامېرىكا سودا ساھەسىنى يېتەرلىك دەرىجىدە قوغداپ قالالمىدى. بولۇپمۇ دېھقانچىلىق ساھەسى شۇنداق بولدى. ئەمگەك ۋە مۇھىت مەسىلىسىدىكى بىر قاتار پايدىسىز ئىشلارغا تەدبىر تۈزۈپ چىقىمىز دەپ، ئۆزىمىزنىڭ دېھقانلىرىنى مۇھىم ئورۇنغا قويالمىدۇق، دېدى. It seems like there are two parts to this problem. First, other countries are stacking the deck against American imports. ئاۋام پالاتا ئەزاسى كارول مىللېر خانىممۇ ئۆزىنىڭ بۇ خىل پىكرىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، بىز ھازىر كۈچلۈك بولغان بىر تۈرلۈك سودا سىياسىتىگە موھتاج. بۇ سىياسەت بىزنى خەلقئارا بازاردا رىقابەتلىشىشكە باشلاپلا قالماستىن، ئامېرىكا تەۋەلىكىدىكى خىزمەتلەرنى خىتاينىڭ تارتىپ كېتىشىدىن ساقلايدۇ. شۇنىڭدەك خىتاينىڭ تەڭسىز ۋە ئىنسانىيلىقتىن چىققان ئەمگەك شارائىتىغا خاتىمە بېرىشكە مۇمكىنچىلىك تۇغدۇرىدۇ، دېدى. خىتاينىڭ بۇ ساھەدىكى ئەڭ ۋەكىللىك قىلمىشلىرىدىن بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدە ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل نۇقتىلىق ھالدا توختالدى. ئۇ ئۆز ئائىلىسىنىڭ قىسمەتلىرىگە بىرلەشتۈرگەن ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى سىياسىي تەقىپ شەكلىدە مىليونلىغان ئۇيغۇرنى لاگېرغا قاماش، ئاندىن ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنى بولغان بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك بەدىلىگە ئىشلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلارنىڭ ھازىر ئامېرىكا خەلقىنىڭ قىممەت قارىشىغا خىلاپ ھالدا ئىستېمالچىلارنى ئۆزىگە تارتىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. نۇرى تۈركەلنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە ئەمەس. ئەكسىچە ئۇ تۇغۇلغان ۋاقىتلاردىلا ئۇنىڭ مەرھۇم دادىسى ئاشۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئوبيېكتى بولغان. ئۇيغۇر دېھقانلىرى بولسا ھازىرغا قەدەر ئىزچىل تۈردە مۇشۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ دەردىنى تارتىپ كەلمەكتە. خىتاي بولسا بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن غايەت زور مەنپەئەت ئالغان ھالدا ئامېرىكا ئىشچىلار قوشۇنىنى پايدىسىز ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويۇشقا قادىر بولۇۋالغان. شۇڭا يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىدىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان بۇ خىل كۆلەمدىكى بىر مىللەتنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ۋە ئاخىرىدا يوق قىلىشتەك ھادىسىنى ئەخلاق جەھەتتىن قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا بۇ يەنە ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىنى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭ ۋاسىتىلىق شېرىكلىرىگە ئايلاندۇرۇپ قويىدۇ. بۇ مۇشۇ ئەھۋاللارنى قىسقا ۋە ئىخچام بايان قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىش، مەزكۇر قانۇننى تېخىمۇ جانلىق ۋە قاتتىق ئىجرا قىلىش ئۈچۈن بۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ مەبلەغ ئاجرىتىپ بېرىش، خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى باشقا مەملىكەتلەرگە يۆتكەپ ئوراپ قاچىلىغاندىن كېيىن غەرب بازىرىغا ئېكسپورت قىلىشنى تەكشۈرۈش قاتارلىق تەكلىپلەرنى سۇندى. ئاۋام پالاتا ئەزالىرىدىن بلېيك مور، رون ئېستېس، كلاۋدىيا تېننى، ۋېرن بۇكانان قاتارلىقلارمۇ ئايرىم ئايرىم سۆز قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان سودا سىياسەتلىرىنى ئىسلاھات قىلىش، بۇ جەھەتتە خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا پائالىيىتىدە ئامېرىكا خەلقى ۋە ئىشچىلىرىنى قوغداش ئۈچۈن دۇنياۋى بىرلىك سەپ ھاسىل قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى قاتارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە توختالدى. بۇ قېتىملىق يىغىندىن كېيىن رادىيومىزنىڭ ئايرىم زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان نۇرى تۈركەل بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە چاقىرىلغان گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنلىرىدىن ئالاھىدە پەرق قىلىدىغان بىر قېتىملىق يىغىن بولغانلىقىنى تەكىتلىدى.
تۈنۈگۈنكى نيۇ يوركنىڭ پورتتا ئۆتكەزگەن بۇ فېيلد ھىرىڭ دەيمىز، بۇ سىرتتىكى گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭكى ئەڭ چوڭ ئەھمىيىتى، بۇ ئامېرىكىنىڭ تىجارىي مەنپەئەتىنى قانداق قوغداش، تىجارىي مەنپەئەتىنى قوغداشقا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان ئامىللار نېمە؟ بۇنىڭ ئىچىدىكى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختىتىش ھەققىدە ئالاھىدە چىقىرىلغان قانۇننىڭ ئىجرائىيىتى نەدىن نەگە بېرىۋاتىدۇ دېگەن ئامېرىكىنىڭكى تىجارىي مەنپەئەتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان نۇقتىنى مەركەز قىلىپ ئېچىلغىنى ئۈچۈن بۇ قېتىمقى بۇ گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭكى ئەھمىيىتى ناھايىتى چوڭ دەپ كۆرىمەن. ئەمدى بۇ قېتىمقى بۇ گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشى، ھەتتا مېنى تەكلىپ قىلىپ قاتنىشىشىمغا ئاساسەن جەھەتتىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پروجېكتى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پروجېكتىنىڭكى كونگرېسكا تەمىنلىگەن دوكلاتلىرى ئاساسىي سەۋەبچى بولدى دەپ كۆرۈلىدۇ. بۇنداق بولۇشىنىڭ سەۋەبى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مۇشۇ چىلان، بىڭتۈەننىڭكى چىلاننىڭكى ئامېرىكىغا داۋاملىق كېلىۋاتقانلىقىنى رېپورت قىلىپ، ھۆكۈمەتكە مۇشۇنى دوكلات قىلغاندىن كېيىن، مۇشۇ لوس ئانجېلېس پورتتا مۇشۇ بىڭتۈەندىن خىتايدىن بىڭتۈەننىڭكى ئېكسپورت قىلىپ ئامېرىكىغا ئەكەلگەن مۇشۇ چىلاننى بايقاپ تەكشۈرۈپ توختىتىپ قويۇشتەك مۇشتاق نېمىسى بولغان. شۇ سەۋەب بىلەن بۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پروژېكتى بۇ ئامېرىكىنىڭ تاموژنا ئىدارىسى بولسۇن بۇ كونگرېستىكى بۇ بۇ ئۇشبۇ كومىتېت بولسۇن ياكى خىتاي كومىتېتى بولسۇن مۇشۇ ئىنسان ھەقلىرى قىرغىنچىلىق ۋە بولۇپمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك توغرىسىدا مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا چىققان چاغدا بېرىپ مەسلىھەت سورايدىغان بىر ئورگانغا ئايلىنىپ قالغان شۇ سەۋەبتىن بۇ قېتىم بۇ hearing نى ئاچىدىغان ۋاقتىدىمۇ مۇشۇ UHRP نىڭكى خىزمەتچىلىرى بىلەن، تەتقىقاتچىلىرى بىلەن كونگرېسنىڭكى ئالاقىلىشىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قانداق بىر يولدا بۇ قېتىمقى بۇ شۇ ئالاھىدە hearing غا، ئالاھىدە گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىغا مۇھىم مەزمۇن قىلىپ ئەكىرىشكە مۇمكىن دېگەن مۇشۇ بىر پىكىر بىلەن بۇ تۈنۈگۈنكى بۇ گۇۋاھلىق يىغىنى ۋۇجۇدقا چىقتى. نۇرى تۈركەلنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا پائالىيىتىدە ئامېرىكا خەلقى ۋە ئىشچىلار قوشۇنىنى كۆپ قىرلىق سەلبىي ئامىللاردىن ساقلاپ قېلىشتا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشىغا خاتىمە بېرىش زور بىر ھەل قىلىش چارىسىدۇر. بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغىلا ئەمەس، يەنە ئامېرىكا خەلقى ئۈچۈنمۇ كۆپلىگەن ئىجابىي مەنپەئەتلەرنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇمكىنچىلىكى تۇغۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئەمدى بۇ يەردە يەنە بىر مۇھىم ھالقىلىق نەرسە بۇ سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن بولغان ماللارنى باج ئالمايدىغان، تەكشۈرمەيدىغان مۇشتاق بىر تىجارىي بىر ئەۋزەللىك بوغىنى ئۈچۈن خىتاي بۇنى سۇيىئىستېمال قىلىپ، ھازىرغىچە يەنە شۇ ئەرزان ماللىنى ئامېرىكىنىڭكى ئىستېمالچىلىرىغا تۆكۈۋاتىدۇ. ئەندى ئۇ ماللىنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭكى قۇللۇق ئەمگىكىنىڭ نەتىجىسى. ئەڭ ئازدا سەككىز يۈز دوللار دېگەن مۇشۇ ئۆلچەمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ياكى ئۇ ئۆلچەمنى سەككىز يۈز دوللاردىن تېخىمۇ كىچىك بولغان بىر رەقەمگە چۈشۈرۈشنى تەشەببۇس قىلدىم. بۇمۇ ئامېرىكىنىڭكى ئىقتىسادىي مەنپەئەتى، ئامېرىكا ئىشچىلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ پايدىسى بولىدىغان بىر تەرەپ. ئۇنىدىن كېيىن بۇ ئامېرىكىلىقلارنىڭكى خىتايدىكى مۇشۇ مەبلەغ سېلىش مەسىلىسىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن كونگرېستىن ئالاھىدە قانۇن چىقىرىشنى تەشەببۇس قىلدىم. مەجبۇرىي ئەمگەكتە بايراقدارلىق قىلىۋاتقان شىركەتلەرنى ئالاھىدە تىزگىنلەش ئۈچۈن بۇلارنىڭ يېقىندا ئامېرىكىنىڭكى بۇ. بازىرىغا، Stock Exchange، گە كىرىشكە ئىلتىجا قىلىۋاتقىنىدا، قىلىۋاتقان مۇشۇ ئىلتىماسىغا ئۇيغۇرلارنى ئەمگەك، مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغان سالمىغانلىقىنى ئېنىقلاشنى شەرت قىلىشتەك مۇشۇنداق Registration دەيمىز، تىزىملىتىش، Reporting، دوكلات قىلىش بىر بەلگىلىمىسىنى چىقىرىشنى تەشەببۇس قىلدى. مەن مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىنى يىغىپ ئېيتقان چاغدا، ھازىرقى بۇ ئىككى تەرەپ تەڭ پايدا ئالىدىغان بىر تىجارىي مۇھىت مەۋجۇت بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئامېرىكىنىڭكى ۋە باشقا غەرب ئەللىرىنىڭ شىركەتلىرىنىڭكى رىقابەتلىشىش ئەھۋالى ناھايىتى ئاجىزلىشىپ كەتكەن ۋە توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتقان ئەھۋال بار. ئۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك قانۇنىنى تولۇق ئىجرا قىلىش كېرەك. بۇمۇ ئامېرىكىنىڭكى ئىقتىسادىي مەنپەئەتىگە، تىجارىي مەنپەئەتىگە ئىزچىل ۋە ئۇيغۇن بىر تەرەپ. بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىغا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزالىرى ئەڭ كۆپ ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە تېخىمۇ ئىجابىي بىر قەدەم ئېلىشىغا مۇئەييەن دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ، دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
توققۇزىنچى ماي كەچقۇرۇن ۋاشىنگتوندىكى ئاق ساراي يېنىدىكى بلايىر سارىيىدا ئۆتكۈزۈلگەن روزا ھېيتلىق زىياپەتتە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن ئامېرىكىنىڭ دىنىي ئېتىقاد چەكلىمىسىگە ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلارنىڭ يېنىدا تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن زىياپەتكە قاتناشقان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلار ئەنتونى بلىنكېن ۋە باشقا مۇھىم ئەربابلار بىلەن بوغان ئايرىم سۆھبەتلەردە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئېلىشىنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن توققۇزىنچى ماي كۈنى ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن روزا ھېيتلىق زىياپەتتە ئامېرىكىنىڭ دىنىي چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلارنىڭ يېنىدا تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئىگىلىشىمىزچە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بۇ يىللىق روزا ھېيتلىق زىياپەت توققۇزىنچى ماي كەچقۇرۇن ئاقساراي يېنىدىكى بلايىر سارىيىدا ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ يىللىق روزا ھېيت زىياپىتىگە ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ باش ئەلچىلىرى ۋە دىپلوماتلىرىدىن باشقا يەنە دىنىي تەشكىلاتلار ۋە بىر قىسىم كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرىمۇ تەكلىپ قىلىنغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىلقى روزا ھېيتلىق دۆلەت زىياپىتىگە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۆمەر قانات، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس قاتارلىقلار تەكلىپ بىلەن قاتناشقان. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ باشلىقى ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن زىياپەتتە سۆزلىگەن نۇتقىدا، گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ نامىنى بىۋاسىتە تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ، ئەمما مۇسۇلمانلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسىنىڭ

نېمىسى يەنى شەكىلدە تىلغا ئالدى ۋە ئامېرىكىنىڭكى بۇ دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسى ئامېرىكا سىياسىتىنىڭكى ئەڭ مۇھىم ئېلىق تۈرۈكلىرىدىن بىرى بولغانلىقىنى ھە بۇنىڭدا مۇشۇ زۇلۇمغا ئۇچرىغان مۇسۇلمانلارنىڭ يېنىدا بولغانلىقىنى تەكىتلىدى. يەنى دېدى. ئانتونى بلىنكېن مۇسۇلمان توپلۇقلىرى ئۇچراۋاتقان دىنىي ئېتىقاد چەكلىمىلىرىگە جىددىي دىققەت قىلىۋاتقانلىقى ۋە ئامېرىكىنىڭ دىنىي ئېتىقادى چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلارنىڭ قېشىدا تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئىگىلىشىمىزچە، روزا ھېيتلىق زىياپەتكە قاتناشقان ئۆمەر قانات ئەپەندى بىلەن روشەن ئابباس خانىم ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ۋە باشقا مۇھىم ئەربابلار بىلەن ئايرىم سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان. ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە،

ئەمەلىي تەدبىرلەر ئېلىنىشىنى تەلەپ قىلىمىز، دەپ شۇنچىلىك دېدى. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىممۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىگە ئۆزىنىڭ شەخسىي نامى ۋە ئۇيغۇرلار نامىدىن رەھمەت ئېيتقان. باش مىنىستىر بلىنكېن ئەپەندىمنىڭكى نۇتقىدىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن بىر ئايرىم قىسقا بىر ئۇچرىشىش ۋە رەھمەت ئېيتىش پۇرسىتى. تىگە مۇيەسسەر بولدۇم. بلىنكېن ئەپەندىم نۇتقىدا پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ھېيتىنى تەبرىكلەپ، دۇنيا مۇسۇلمان خەلقىنىڭكى ھەر تۈرلۈك زۇلۇملارغا ئۇچراۋاتقان خەلقلەرنىڭكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئانىڭدىن كېيىن مەن نۇتقىدىن كېيىنكى ئۇچرىشىشتا بلىنكېن ئەپەندىمگە ھەدەم گۈلشەن ئابباسنىڭكى رەسىمىنى كۆرسىتىپ، تۇرۇپ قىزى زىبانىڭ سالىمىنى يەتكۈزۈش بىلەن بىرگە، بلىنكېن ئەپەندىمنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە، شۇنداقلا مېنىڭ ھەدەم گۈلشەن ئابباس مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ئۈچۈن شەخسىي رەھمىتىمنى ئىپادىلەشكە بىر پۇرسەت بولدى. روشەن ئابباس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار روزا ھېيتلىق زىياپەت پائالىيىتى جەريانىدا يەنە ئامېرىكا خەلقئارا جىنايى ئىشلار ئادالەت ئىشخانىسىنىڭ باشلىقى بەس ۋان شاك خانىم، ۋە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك باش ئەلچىسى راشاد ھۈسەيىن بىلەن ئايرىم سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان. تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭكى يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتى ۋە باش ئەلچى بەس ۋەن شاك خانىم ۋە باش ئەلچى راشاد ھۈسەيىن ئەپەندىملەر بىلەن ئۇچراشقاندا، نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان خىتاي زۇلۇمى توغرىسىدا مەلۇماتلارنى بەردىم ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئۇلارنىڭ تېخىمۇ يېقىندىن ياردەمدە بولۇشىنى سورىدىم. ئۇلارمۇ ئەلبەتتە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە جىددىي قارايدىغانلىقىنى ۋە قولدىن كېلىشىچە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقلىرى توغرىسىدا ئىپادىلەرنى بىلدۈردى. ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكا خەلقئارا جىنايى ئىشلار ئادالەت ئىشخانىسىنىڭ باشلىقى بېس ۋانشەك خانىم ئۇنىڭغا ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

BDTنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان تۇتقۇنىدا غايىب بولغان ياكى ئۇزۇن يىللىق كېسىلگەن ئۇيغۇر ئائىلىلەر ۋە شەخسلەر ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلىپ بۇ دېلولارغا قارىتا خەلقئارالىق ئۆلچەملەر بويىچە ئېنىقلىما بەرمەكتە مەزكۇر خىزمەت گۇرۇپپىسى يېقىنقى بىر يىل ئىچىدە سەككىز كىشىنىڭ دېلوسىنى ئېنىقلاپ بۇ كىشىلەرنىڭ خالىغانچە تۇتقۇن ياكى مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىشكە كىرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا قولغا ئېلىنىپ، قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇرلارغا ئائىت شەخسىي دېلولار نۆۋەتتە BDTنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانماقتا. BDTنىڭ مەزكۇر خىزمەت گۇرۇپپىسى يېقىنقى بىر يىل ئىچىدە خىتاي تۈرمىلىرىدىكى ئۇيغۇرلارغا ئائىت شەخسىي دېلولارغا قارىتا ئايرىم ئايرىم ئۈچ دوكلات ئېلان قىلىپ، بۇ دېلولارغا قارىتا قانۇنىي ۋە خەلقئارا ئەھدىنامىلەر نۇقتىسىدىن پىكىر بىلدۈرگەن. BDT خىزمەت گۇرۇپپىسى بۇ دوكلاتلارنىڭ بىرىدە خىتاي تۈرمىسىدىكى يازغۇچى يالقۇن روزىنىڭ مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشىنىڭ قانۇنىي ئاساسى يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن. دوكلاتتا يالقۇن روزىنىڭ قولغا ئېلىنىشى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇشى خالىغانچە تۇتقۇنغا كىرىدىغانلىقى، ئۇنىڭ ئادىل سوتلانمىغانلىقى، بۇ دېلونىڭ پىكىر ئەركىنلىكىگە خىلاپلىق قىلىشقا كىرىدىغانلىقى، بۇ دېلودا خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋېرسال ئەھدىنامىسىنىڭ نۇرغۇن ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن BDT خىزمەت گۇرۇپپىسى يەنە ئۆتكەن يىل ئېلان قىلغان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ مۇخبىرى نۇرىمان ئابدۇرېشىتنىڭ قەشقەر توققۇزاقتىكى ئائىلىسىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىغا دائىر مەخسۇس دوكلاتىدىمۇ ئۇلارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى خالىغانچە تۇتقۇن ۋە مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىشكە كىرىدىغانلىقىنى ئۇلارنىڭ كەمسىتىش خاراكتېرلىك تۇتقۇن قىلىنغانلىقى خىتاينىڭ بۇ ئائىلىدىكى ئابدۇرېشىت توختى، تاجىگۈل قادىر، ئەھمەتجان ئابدۇرېشىت ۋە مۇھەممەتئەلى ئابدۇرېشىتلارنى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىشتا خەلقئارا ئۇنىۋېرسال ئەھدىنامىنىڭ نۇرغۇن ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلغان. BDTنىڭ مەزكۇر خىزمەت گۇرۇپپىسى يېقىندا ئېلان قىلغان ژۇرنالىست قۇربان مامۇت، باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەت، ۋە دوكتور گۈلشەن ئابباس ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى دوكلاتىدىمۇ بۇ كىشىلەرنىڭ ناھەق تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئادالەتسىز سوتلانغانلىقى ئۇلارنىڭ دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشى تەلەپ قىلىنغان ئىدى BDT خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ يازغۇچى يالقۇن روزى ھەققىدىكى دوكلاتىدا خىتاينىڭ يالقۇن روزىنى دۆلەتنى پارچىلاش دۆلەتنىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلەپ قولغا ئېلىش ۋە سوتلاشتا BDT ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ توققۇزىنچى ماددىسىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى يالقۇن روزىنىڭ قولغا ئېلىنىشى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ئۇنىڭ پىكىر ئەركىنلىكىنى قوللانغانلىقى ئۈچۈن كېلىپ چىققانلىقى بۇ دېلودا خىتاينىڭ يەنە ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى كاتېگورىيەسىگە خىلاپلىق قىلغانلىقى خىتاي ھۆكۈمىتى يالقۇن روزىنىڭ قانۇنىي ياردەمگە ئېرىشىشنى رەت قىلىپ ئۇنىۋېرسال ئەھدىنامىنىڭ ئونىنچى ۋە ئون بىرىنچى ماددىلىرىغا شۇنداقلا ئۇنىۋېرسال ئەھدىنامىنىڭ ئۈچىنچى كاتېگورىيەسىگىمۇ خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئېيتقان يازغۇچى، ئەدەبىي تەنقىدچى يالقۇن روزى شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يالقۇن روزىنى قولغا ئېلىش ۋە سوتلاشتا، ئۇنى ئۇيغۇر ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ ئەدەبىيات دەرسلىكىگە بۆلگۈنچىلىك مەزمۇنىدىكى تېكىستلەرنى كىرگۈزۈپ، ياش ئۆسمۈرلەرنى زەھەرلەش بىلەن ئەيىبلىگەن ۋە ئۇنىڭغا ئون بەش يىللىق قاماق جازاسى بەرگەن. يالقۇن روزىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئوغلى كامالتۈرك توققۇزىنچى ماي كۈنى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ دوكلاتنىڭ ئۆزلىرىگە ئىلھام ۋە ئۈمىد بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ دوكلاتى ئۆزلىرىنى دادىسىنىڭ ناھەق جازالانغانلىقىغا دائىر كۈچلۈك دەلىل بىلەن تەمىنلەيدىكەن بۇ دوكلاتتا ھېلىقى مېنىڭ دادامنىڭ پۈتۈن قولغا ئېلىنىش جەريانىدىن تارتىپ قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن ھېلىقى سوتلىنىشنى كۈتۈپ بىر يېرىم يىل تۈرمىدە يېتىش سوتلىنىش جەريانلىرى كېسىلىش ھېلىقى ھۆكۈمنامىسى ۋە قولغا ئېلىنىش سەۋەبلىرى مۇشۇ جەرياندىكى ھەر بىر ھالقىسىغىچە مۇشۇ دوكلاتتا ئېنىق يېزىلىپ ھەر بىر ئىنچىكە ھالقىنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىغا خىلاپ جايلىرىنى ئېنىق ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىپتۇ بۇ دوكلاتنىڭ مېنىڭچە ئەڭ چوڭ بىر پايدىسى بۇ ناھايىتى كۈچلۈك بىر ئىسپات بولالايدۇ بىز ئۈچۈن مۇشۇ دادامنىڭ ئەنزىسىنىڭ قانچىلىك ناھەق كەتكەنلىكىگە ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ بۇ يەردىكى بارلىق جىنايەتلىرىگە ناھايىتى ياخشى بىر پاكىت بولالايدۇ بۇ يەنە بۇ دوكلاتنىڭ بىزگە بولغان ئەڭ چوڭ پايدىسى شۇكى بىزنىڭ خىتاي بىلەن زاكونلىشىشىمىز ئۈچۈن مۇھىم بىر ھۆججەت بولدى دەپ كۆرسەتتى بۇ دوكلاتنىڭ ئىچىدىكى بىر ئەڭ كونكرېت نۇقتىلىرىنى ئېيتقان ۋاقتىمىزدا دادامنىڭ قولغا ئېلىنىش جەريانىدا بىز ھەتتا ئۆزىمىز مۇشۇ پەرزەنتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەنمۇ تېخى بەزى جەھەتلەردە ئۆزىمىزمۇ ئىزىنى كۆرۈپ بولالمىغان ۋە ياكى بىلىپ بولالمىغان قانۇنىي جەھەتتىكى دېتاللارنى ناھايىتى ئېنىق قىلىپ سەپ چىققاندا نۇرغۇن ئىشلارنىڭ ناھەق ئىكەنلىكىنى تۆھمەتكە قېلىۋاتقانلىقىنى زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلگەن بولساقمۇ لېكىن ئۇنى بىز ھېلىقى مۇشۇنداق قانۇننىڭ ماددىسىغا سەپ تۇرۇپ خىتاي بىلەن ھېلىقى قانۇنىي يوسۇندا زاكونلاشقۇدەك بىر قولىمىزدا بىر ماتېرىيال يوق ئىدى، بۇ ماتېرىيالنىڭ بىز ئۈچۈن ئەڭ چوڭ بەرگەن پايدىسى خىتاينىڭ قىلغان جىنايەتلىرىنى خىتاينىڭ ئۆزىگە كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغان، خىتاي بىلەن زاكونلىشالايدىغان بىز ئۈچۈن بىر ناھايىتى ياخشى بىر مۇھىم ھۆججەت بولدى دەپ قارايمەن.
لېكىن ئابدۇرېشىت توختىنىڭ ئائىلىسىنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق كىچىك قىزى نۇرسىمان ئابدۇرېشىتنىڭ توققۇزىنچى ماي رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئېيتىشىچە، بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى ئېلان قىلىنىپ، خىتاينىڭ خەلقئارا ئەھدىنامىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى قەيت قىلىنغىنىغا بىر يىلدەك بولغان بولسىمۇ لېكىن بۇنىڭ ھېچقانداق بىر نەتىجىسى چىقمىغان ئۇ بۇ ئەھۋالنىڭ ئۆزىنى ئۈمىدسىزلەندۈرگەنلىكىنى ئۆزىنى خۇددى بوشلۇقتا چۈشۈپ قالغاندەك ھېس قىلغانلىقىنى بىلدۈردى شەخسىي بىر شەكىلدە بىرلەشمىش مىللەتلەرنىڭكى ھەمدە ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىنىڭ قانۇنىي يول بىلەن خىتاينىڭكى بىزنىڭ ئائىلىمىزنى قانۇنسىز تۇتۇقلىغانلىقى، سوتلاش جەريانى بولسۇن، ئارتقان جىنايەتنىڭ بولسۇن ھەممىسىنىڭكى ئاساسىنىڭ يوقلۇقى ھېلىقى كۆكەندىن چىقىپ تۇرۇپ ئاشۇنداق بىر قارىلاشنى قىلغانلىقى ۋە دەرھال قويۇپ بېرىلىش كېرەكلىكى توغرىسىدا بۇ قارارنى كۆرگەندە مەن شۇنداق خۇش بولغان، لېكىن ئېنىڭدىن كېيىن بىر بوشلۇققا چۈشۈپ قالغاندەك بولدۇم، چۈنكى بۇ قارارنامىنى ئىشلىتىپ خىتايغا ھېچقانداق بىر مۇنداق باسقى ئىشلىتەلمىدۇق چۇ ھېچكىم بۇ قارارنامىنى قوللىنىپ ئاشۇلىغا بىر باسقى نېمە قىلىدىغان ياكى بۇنىڭغا بىر نەتىجە چىقىدىغان ھېچقانداق بىر ئورگان ھېچقانداق بىر يەر تاپالمىدىم.
لېكىن نۇرسىمان ئابدۇرېشىتنىڭ ئېيتىشىچە گەرچە بې دې تېنىڭ دوكلاتىنىڭ ھازىرغا قەدەر ھېچقانداق نەتىجىسى بولمىغان بولسىمۇ لېكىن ئائىلىسىنىڭ بىر خەلقئارالىق ئورگان تەرىپىدىن ئاقلىنىشى ئۇنىڭ كۆڭلىنى بەك سۆيۈندۈرگەن. خىتاي بىزنىڭ مەسىلەن ئۆيدىكىلەرنى ئىككى مىڭ ئون يەتتە تۇتۇپ. كامپقا ئاپاردى ئېنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزدا بىز كامپتىكىلەرنى ئوقۇش پۈتتۈردى يوق ئېلى خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇردۇق دېگەن ئاشۇ ۋاقىتتا چىققان چاتىستا ئۇنى تۈرمىگە يۆتكەپ كەتتى يەنى ئاندىن كېيىنزە ھېلىقى خىتاي كۆز بوياپ بەزىلەرنى جىنايەتچى دەپ ئاشۇنىڭغا ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنغاندىن كېيىن ھېلىقى مەن بى بىر بالا بولۇپ ئەمدى مەسىلەن ئانام دادامنىڭ ئاكامنىڭ ئۇكامنىڭ قانچىلىك بىر ياخشى ھېچقانداق بىر قانۇن خىلاپلىق ئىشى يوق ناھايتى ياخشى بىر ئادەملىكىنى مەن بىلىمەن لېكىن باشقا ئادەملەر بىلمەيدۇ يا باشقا ئادەملەرمۇ خۇددى مەسىلەن ھە يا ئاشۇنداق بىر جىنايەت ئىشلەپ قالغان بولغىيمىتى دەپ مەيلى بىزنىڭ ئۇيغۇرلىرىمىز بولسۇن مەيلى باشقا دۇنيادىكى باشقا ئادەملەر بولسۇن خۇددى بىر ئىنساننىڭ ئىشىنىدىغان بىر ئورگان تەرىپىدىن ھەقىقەتەن ئاقلانغانلىقى مېنىڭ كۆڭلۈمنى بەك سۆيۈندۈرگەنتى جۇ مەن بىر بالا بولۇپ بىزنىڭ ئاتا ئانىمىز ۋە پۈتۈن خەلقنىڭ ھەقىقەتەن گۇناھسىز ئىكەنلىكىنى ۋە جىنايەتنى خىتاينىڭ ئىشلەۋاتقىنىنى ئاڭلىتىشقا ھەر زامان تىرىشىپ كەلگەنىدۇق جۇ ئەمدى بىر قولىمىزدا بىر ئىسپات بار جۇ قارا ماۋۇ بىرلەشمىش مىللەتلەرنىڭكى ماۋۇ ئاشۇ سوتتىن چىققان نەتىجە ئاشۇلىمۇ گۇناھسىز ئىكەنلىكىنى دەپتۇ دەپ ھېلىقى بىر خىل ھېسابتا ھېلىقى ئىسپاتقا ئوخشاش بىر نەرسە بولدى نۇرسىماننىڭ ئەللىك ئۈچ ياشلىق دادىسى ئابدۇرېشىت توختى بىلەن قىرىق سەككىز ياشلىق ئانىسى تاجىگۈل قادىر ۋە ئۇنىڭ ئىككى ئاكىسى ئەھمەتجان ئابدۇرېشىت بىلەن مۇھەممەتئەلى ئابدۇرېشىت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى غايىب بولغان خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى ئەلچىخانىسى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى نۇرسىمانغا تېلېفون قىلىپ دادىسىنىڭ ئون ئالتە يىللىق ئانىسىنىڭ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بې دې تېنىڭ دوكلاتىدا قەيت قىلىشىچە دائىرىلەر شۇ يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئۇنىڭ ئاكىسى مۇھەممەتئەلى ئابدۇرېشىتنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئەمما يەنە بىر ئاكىسى ئەھمەتجان ئابدۇرېشىتنىڭ ھازىرغا قەدەر ھېچقانداق ئىز دېرىكى بولمىغان ئىدى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ خىل دوكلاتلارنى ئېلان قىلىشى ۋە ئېنىق تەۋسىيەلەردە بولۇشىنىڭ ئەھمىيىتى ئىنتايىن مۇھىمكەن گېرمانىيەدىكى خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەر تەشكىلاتىنىڭ قانۇنىي ئىشلىرى مەسئۇلى ئادۋوكات ھاننو شەدلېر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى خىزمەتتە ب د ت ئاپپاراتلىرىنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش دوكلاتلارنى ئېلان قىلىشى ۋە ئېنىق تەۋسىيەلەردە بولۇشىنىڭ ئەھمىيىتى ئىنتايىن مۇھىم. مېنىڭچە بۇ يەنە ب د ت غا ئەزا دۆلەتلەر ئۈچۈنمۇ بۇنى خاتىرىلەپ قويۇش ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى يەنە بۇ خىل دوكلاتلارنى خىتاي دىپلوماتلىرى بىلەن بولغان ئالاقىلاردا كۈن تەرتىپكە كەلتۈرۈش ئۈچۈنمۇ مۇھىم. ھاننو شەدلېرنىڭ قارىشىچە، ب د ت خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى بۇ كىشىلەرنىڭ دەرھال قويۇپ بېرىلىشىدىكى سىرلىق قورال بولمىسىمۇ، لېكىن بۇ خىل دوكلاتلارنىڭ داۋاملىق ئېلان قىلىنىشى خىتايغا بولغان بېسىمنى كۈچەيتىپ، خىتاينىڭ بۇ كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشىنى، ھېچ بولمىغاندا بۇ كىشىلەرنىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ئېھتىماللىقىنى كۈچەيتىدىكەن ئۇ يەنە ب د ت خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى شەخسلەر ھەققىدە بولسىمۇ لېكىن بۇ كىشىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان يۈز مىڭلەرچە كىشىگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ھاننو شەدلېر مۇنداق دەيدۇ: بۇ كىشىلەر، بۇ زىيالىيلار خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان ئاتالمىش قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىدىكى بىمەنە سەۋەبلەر بىلەن ئۇزۇن يىللىق قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان يۈز مىڭلارچە ئۇيغۇرغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ كىشىلەر خالىغانچە ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنتايىن بىر ئاز قىسمى. بىراق شۇنداقتىمۇ ئىندىۋىدۇئال شەخسلەر كىشىلەرنىڭ ئومۇمىي ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى چۈشىنىشى ئۈچۈن يەنىلا ئىنتايىن مۇھىم. ب د ت خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ يالقۇن روزى ھەققىدىكى دوكلاتىدا خىتاينىڭ يالقۇن روزىنى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىشتا ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى، ئۈچىنچى، ئالتىنچى، سەككىزىنچى، توققۇز، ئون، ئون بىر ۋە ئون توققۇزىنچى ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى، بۇ مەزكۇر ئەھدىنامىنىڭ بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى ۋە بەشىنچى كاتېگورىيەسىگە چۈشىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، يالقۇن روزىنىڭ دېلوسىدىكى خاتالىقلارنى تۈزىتىشنى تەلەپ قىلغان. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن: خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاي ھۆكۈمىتىدىن يالقۇن روزىنىڭ ئەھۋالىنى تۈزىتىش ئۈچۈن كېچىكتۈرمەي زۆرۈر قەدەملەرنى بېسىشى، ئۇنىڭ ئەھۋالىنى ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالاقىدار خەلقئارا ئۆلچەملەرگە ماسلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇنداقلا يەنە خىزمەت گۇرۇپپىسى بۇ دېلولارنىڭ بارلىق ئەھۋالىنى نەزەردە تۇتۇپ ئەڭ مۇۋاپىق ھەل قىلىش چارىسى يالقۇن روزىنى دەرھال قويۇپ بېرىش خەلقئارا قانۇنغا ئاساسەن ئۇنىڭغا مۇۋاپىق تۆلەم ۋە باشقا زىيانلىرىنى تۆلىتىش ھوقۇقىغا ئىگە قىلىش دەپ قارايدۇ دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنى نۆۋەتتىكى يەر شارى كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى ۋە ئۇنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىغا بولغان تەھدىتىنى كۆزدە تۇتۇپ، يالقۇن روزىنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىش ئۈچۈن جىددىي تەدبىر ئېلىشقا چاقىرغان. ب د ت خىزمەت گۇرۇپپىسى نۇرسىمان ئابدۇرېشىتنىڭ ئائىلىسى ۋە قۇربان مامۇت، ئەكبەر ئەسەت ھەم گۈلشەن ئابباسلارنىڭ دوكلاتلىرىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بۇ خىل چاقىرىقتا بولغانىدى. بىز ئۆتكەن بىر قېتىملىق پىروگراممىمىزدا BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى بىلەن خىتاينىڭ جەنۋەدە تۇرۇشلۇق دىپلوماتىك ۋەكىلىگە ئېلخەت يېزىپ، BDT خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىغا بولغان ئىنكاسىنى سورىغان. خىتاينىڭ جەنۋەدىكى ۋەكىلى خېتىمىزغا جاۋاب بەرمىگەن. لېكىن BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىشخانىسى خېتىمىزغا جاۋاب بېرىپ، خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىلىرى بىلەن بىردەكلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى، خىتاي دائىرىلىرىنى تۇتقۇنلارنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكى ۋە ئۇلارنىڭ ئەھۋالىغا دائىر ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەشكە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان ۋە تۈرمىگە قامالغان كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان
گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل ماركىسى بولغان فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى يېقىنقى يىللاردىن بېرى كۈچلۈك دىققەت قوزغاپ كەلمەكتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرى بولسا فولكسۋاگېن گۇرۇھىنىڭ يىللىق ئومۇمىي قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ مەزكۇر شىركەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن مەنپەئەت ئېلىشقا خاتىمە بېرىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئونىنچى ماي كۈنى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان ھەمدە ئۈرۈمچىدە تارماق زاۋۇتى بولغان گېرمانىيەدىكى فولكسۋاگېن گۇرۇھىنىڭ يىللىق ئومۇمىي قۇرۇلتىيى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىمۇ قاتنىشىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئەمما بۇ قۇرۇلتايدىن بىر كۈن بۇرۇن، يەنى توققۇزىنچى ماي كۈنى گېرمانىيە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىغا دائىر كۆپلىگەن ماقالىلار ئېلان قىلىنىپ، فولكسۋاگېنغا قارىتا كۈچلۈك تەنقىدلەر قانات يايغان ئىدى. توققۇزىنچى ماي ئەينەك ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان پاي چېكلار فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سودىسىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلدى تابلې مېدىيا قانىلىدا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇرلار مەسىلىسى سەۋەبلىك فولكسۋاگېن قۇرۇلتىيىنىڭ ھاۋاسى بۇزۇلدى. مالىيە قانىلىدا ئېلان قىلىنغان فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تىجارىتىنى تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىنماقتا قاتارلىق ماقالىلاردا فولكسۋاگېننىڭ بۇ قېتىمقى ئومۇمىي قۇرۇلتىيىغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭمۇ قاتنىشىپ، خىتاي زۇلۇمى ئاستىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنىڭ دەپسەندە قىلىنىش مەسىلىسىنى ۋە فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىش مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېلان قىلغان ئىدى ئاخبارات كۆزنىكى قانىلىدا توققۇزىنچى ماي ئېلان قىلىنغان تەشكىلاتلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن نەپكە ئېرىشىشكە قارشى تەدبىر قوللىنىشنى تەلەپ قىلدى ناملىق بىرلەشمە ئاخباراتتا مۇنداق جۈملىلەرگە ئورۇن بەرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتى، پايچىكلار غوللۇق گۇرۇھى، فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن تەدبىر قوللىنىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن مەنپەئەتكە ئېرىشىشكە خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلدى. فولكسۋاگېن ئۇيغۇر رايونىدىكى زاۋۇتىنى داۋاملىق ساقلاپ قالماقتا. ئۇ يەردىكى ئاپەت خاراكتېرلىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئائىت يېتەرلىك مەلۇمات بار. مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق تۈركىي مىللەتلەر جازا لاگېرلىرىغا قامىلىپ، مېڭە يۇيۇش، تەن جازاسى ۋە جىنسىي تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىماقتا. بارغانسېرى كۆپ زاۋۇتلار مانا مۇشۇ جازا لاگېرلىرى ئەتراپىغا قۇرۇلۇپ، تۇتقۇنلار تۆۋەن ئىش ھەققى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتا. شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا، فولكسۋاگېننىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پروگراممىسىغا قاتناشقانلىقى مەلۇم.
مەن بۈگۈن مەركىزى گېرمانىيەگە جايلاشقان دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ماشىنا سانائىتى شىركىتى فولكسۋاگېننىڭ يىللىق ھەسسىدارلار قۇرۇلتىيىدا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن سۆز قىلدىم. فولكسۋاگېننىڭ قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەييۇر قۇربان ئەپەندى يىغىندىن كېيىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.
فولكسۋاگېن شىركىتىدىن بىر قانچە سوئاللارنى سورىدىم، جۈملىدىن فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتنى تاقىشىنى ۋە خىتايدا ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە ئىشلەتكەن ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان تەمىنلەش زەنجىرىدىكى بارلىق خىتاي شىركەتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى دەرھال ۋە تەلتۆكۈس ئۈزۈشىنى تەلەپ قىلدىم.
ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ يىغىندا ئېرىشكەن ئون مىنۇتلۇق سۆز قىلىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ،

خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىدىم، جۈملىدىن فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى تەمىنلەش زەنجىرىدە ساقلىنىۋاتقان ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسى، فولكسۋاگېن شىركىتىگە ھەر خىل زاپچاس دېتاللارنى تەمىنلەۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك سىياسىتىگە ماسلىشىپ بۇ يەردىن ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئۈندۈرۈپ ئۇيغۇرلارغا بولغان زۇلۇمنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ ئاسىيا ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى خاننو شىدلېر يىغىندا فولكسۋاگېن شىركىتىگە قارىتا ئىككى تۈرلۈك تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، بىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن مەنپەئەتكە ئېرىشىۋاتقان فولكسۋاگېن شىركىتىگە قارىتا، بىرىنچىدىن، ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى دەرھال تاقاشنى تەلەپ قىلدۇق، ئىككىنچىدىن، فولكسۋاگېن شىركىتىدىن تەمىنلەش زەنجىرىدە ھەر قانداق شەكىلدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن ئۇزاق تۇرۇشنى، ئۇنى ئۈزۈل كېسىل يوقىتىشنى تەلەپ قىلدۇق. فولكسۋاگېن شىركىتى شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە تۈرلۈك قارشىلىقلارغا پەرۋا قىلماي ئۆزلىرىنىڭ ئەخلاقىي مىزانلىرىغا خىلاپ ھالدا ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاشنى رەت قىلىپ كەلمەكتە گەرچە خىتايدىكى فولكسۋاگېن شىركەتلىرى ئۇيغۇرلارنى بىۋاسىتە قۇل ئىشچى ئورنىدا ئىشلەتمىسىمۇ ئەمما ئۇ ئىشلىتىۋاتقان ماشىنا ئۈسكۈنىلىرىگە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ قان تەرى سىڭگەن. شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا، خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئۆزىنىڭ دۆلەت سىياسىتىگە ئايلاندۇرغان. خىتاي ھاكىمىيىتى ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى نۇرغۇنلىغان زەھەرلىك ئېغىر سانائەت زاۋۇتلىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا يۆتكەپ كېلىپ،

بىراق، فولكسۋاگېننىڭ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتىيى ئانچە تىنچ ئۆتمىگەن. يىغىن جەريانىدا بىر قىسىم مۇھىت قوغدىغۇچىلار بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ توسۇشلىرىغا قارىماي يىغىن زالىغا بۆسۈپ كىرىپ، كۆپ قېتىم پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرغان. ئېن د ر تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پورشې ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ مۇپەتتىشى خانس دىتېر پۆش سۆز قىلىۋاتقاندا، ئۇلاردىن بىرى خانسقا قارىتىپ تورت ئاتقان. يەنە باشقا پائالىيەتچىلەر ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختات دەپ شوئارلار توۋلاشقان. بىخەتەرلىك خادىملىرى ئۇلارنى يىغىن زالىدىن مەجبۇرىي يىراقلاشتۇرغان. فولكسۋاگېننىڭ قۇرۇلتىيى داۋاملىشىۋاتقان شۇ ئەسنالاردا ميۇنخېندىن كەلگەن ۋە بېرلىندا ياشاۋاتقان بىر بۆلەك ئۇيغۇرلار ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئەزالىرى يىغىن زالى ئەتراپىدا نامايىش ئۆتكۈزۈپ فولكسۋاگېن شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەتسۇن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى توختىتىلسۇن دېگەندەك شوئارلارنى توۋلاپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ۋە فولكسۋاگېن شىركىتىگە بولغان نارازىلىقلىرىنى نامايەن قىلغان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن فولكسۋاگېننىڭ ئومۇمىي قۇرۇلتىيىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

قايتا تەشكىللەنگەن يىگىت باشلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك مەشرىپى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ئۇلار بۇ نۆۋەتلىك مەشرىپىنى ئالمىتا ۋىلايىتى ئۇيغۇر ناھىيىسىنىڭ چونجى يېزىسىدا ئۆتكۈزگەن بۇ مەشرەپنى ئۇيغۇر ناھىيىلىك ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى قارمىقىدىكى يىگىت باشلىرى كېڭىشى ئۇيۇشتۇرغان مەلۇم بولۇشىچە قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ مەشرەپ ئارقىلىق مىللىي كىملىك ئېڭىنى كۈچەيتىشكە تىرىشماقتا ئىكەن تۆۋەندە بۇ مەشرەپ ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلە.
ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن تارتىپ خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتى دۇنيانىڭ تۈرك مۇسۇلمان خەلقلىرى ئىچىدە ئۆزىگە لايىق ئورۇننى ئىگىلىگەن ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەدەنىيىتى ۋە مىللىي كىملىكىنىڭ تومۇرى بولغان مەشرەپنى قاتتىق چەكلەپ كەلگەن ئىدى. شۇنىڭدەك مەشرەپنى تەرغىب قىلغانلارنىمۇ تۇتقۇن قىلىش ھەرىكەتلىرىمۇ بولدى. لېكىن ئۇلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداشلىرى بۇ ئىشنى بۈگۈنكى كۈندە داۋام قىلىپ، مەشرەپ ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كۆپ ئەسىرلىك تارىخىنى، ئانا تىلىنى ساقلاپ قېلىشقا، باي مەدەنىيەت سەنئىتىنى تېخىمۇ راۋاجلاندۇرۇشقا تىرىشماقتا. مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرىنىڭ باشلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى جۇمھۇرىيەتلەر مۇستەقىللىك ئالغاندىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيادا، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار كۆپ ياشاۋاتقان قازاقىستاندا مەشرەپ رەسمىي شەكىلدە تەرەققىي ئېتىشكە ئېتىشكە باشلىدى. ئوتتۇز يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت ماباينىدا قازاقىستاندىكى مەشرەپ ھەر خىل شەكىللەردە ۋە دەرىجىلەردە تەشكىللىنىپ كەلگەن ئىدى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا ھازىر ناھىيەلىك، شەھەرلىك، جۇمھۇرىيەتلىك مەشرەپلەر، شۇنداقلا ياشلار مەشرەپلىرىمۇ مەۋجۇت ئىكەن. شۇلارنىڭ بىرى ئالمۇتىدا مۇشۇ يىلنىڭ باشلىرىدا قايتا تەشكىللەنگەن يىگىت باشلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك مەشرىپى ئۆزىنىڭ نۆۋەتتىكى ئولتۇرۇشىنى ئالمۇتا ۋىلايىتى ئۇيغۇر ناھىيەسىنىڭ چونجا يېزىسىدا ئۆتكۈزدى. ئۇنى ئۇيغۇر ناھىيەلىك ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى قارمىقىدىكى يىگىت باشلىرى كېڭىشى ئۇيۇشتۇردى. ھاياتلىقتا يېگانە، يالغۇز، بىباھا، تەڭدىشى يوق قەدرىيەتلەر بار ئەمەسمۇ؟ ئەنە شۇ خەزىنىلىرىمىزگە ئانا سۆزىنى قوشۇپ يازىمىز ھەم تەلەپپۇز قىلىمىز. ئانا ۋەتەن، ئانا يۇرت، ئانا توپراق. ئانا تىل، دېمەك، بۇ قەدرىيەتلەر ئانا مىسالى ئەزىز، قىممەت ۋە بىقىياس. شۇڭا ھەر بىر ئىنسان ئۆز ئانا تىلىنى باھالاپ، شۇ تىلدا ئەركىن، ئازادە، مەدەنىيەتلىك سۆزلەپ، شۇ تىلدا ساۋاتلىق يېزىپ، دۇردانىلىرىمىز سانالغان ئەدەبىي مىراسلارنى ئوقۇپ، ئۆگىنىشى شەرت. مىللىتىمىزنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىمۇ، يوق بولۇپ كېتىشىمۇ ئۇنىڭدا سۆزگە چىققان قازاقىستان خەلق كېڭىشىنىڭ ئەزاسى شەھىمەردان نۇرۇموف، جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل، ئۇيغۇر ناھىيەلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى ئارلىن ھوسمانوف ۋە باشقىلار قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشتا، بولۇپمۇ يىگىت باشلىرىنىڭ ھەل قىلغۇچى رول ئوينىشى لازىملىقىنى، بۇنىڭ پۈتكۈل ئۇيغۇرلار ئۈچۈن مۇھىم مەسىلە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىر نەرسىنى ئۇنتۇمايلى، ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار، ئۆزىمىزنىڭ تىلىنىمۇ، مانا بۈگۈنكى ئۇرپ-ئادىتىنىمۇ ساقلايدىغانغا، تارىخىمىزنىمۇ ساقلايدىغانغا، ئۆگىنىدىغانغا دۇنيادا پەقەت قازاقىستاندا مۇمكىنچىلىك بولىدۇ. بۇنىڭكى دېپۇتات ئېلىدە قازاق ئۇرپ-ئادىتىنى داۋا قىلىمۇ يوق، كۆزىمىزنى ئېچىپ قارايلى.

فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى شەمشىدىن ئايۇپوف ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەرگە بالا توپلاش مەسىلىسىگە تەپسىلىي توختالدى. مەكتەپ نەشرىياتى ئۇيغۇر تەھرىراتىنىڭ باشلىقى رەھمەتجان غوجامبەردىيېۋ ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ئەجدادلىرىمىزدىن ئەسىرلەر ماباينىدا مىراس بولۇپ كېلىۋاتقان مەشرەپنىڭ بۈگۈنكى تاڭدا خەلقىمىزنىڭ مىللىي كىملىكىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىنىڭ ئاساسىي ئامىللىرىدىن بىرى ئىكەنلىكى ياخشى مەلۇم. بۇنىڭغا قازاقىستاندا ئۆتۈۋاتقان مەشرەپلەر، باشقىمۇ ھەر خىل پائالىيەتلەر، جۈملىدىن بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر ناھىيەسىنىڭ مەركىزى چونجى يېزىسىدا ئۆتۈۋاتقان نۆۋەتتىكى مەشرەپ يارقىن دەلىل ئىسپات بولۇپ تۇرۇپتۇ. ئۇنىڭدا سۆزگە چىققان بارلىق ناتىقلار پۈتكۈل ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن ئېغىر بىر سىناق بولۇۋاتقان بۈگۈنكى مەزگىلدە ئانا تىلىمىزنى، مىللىي كىملىكىمىزنى ساقلاپ قېلىشنىڭ كېلەچەك ئەۋلادلىرىمىز ئۈچۈن قانچىلىك مۇھىم ۋە زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتۈشتى. بىز مەشرەپ ئوخشاش مىللىي ئۇرپا-ئادەتلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىش، ئۇلارنى كەلگۈسى ئەۋلادلىرىمىزغا تەرغىب قىلىش ئوخشاش پائالىيەتلەرنى قانچە جىددىي ۋە ئىزچىل ئېلىپ بارالىساق، خەلقىمىزنىڭ كېلەچىكىمۇ پارلاق بولىدۇ دەپ ئۈمىد قىلىمىز. بۈگۈنكى مەشرەپتە خەلقىمىزنىڭ مىللىي ساز-ناخشىلىرى، خۇش-چاقچاقلىرى، مىللىي تائاملىرى، ئانا تىلىمىز، تارىخىمىز، ئەدەبىياتىمىز، سەنئىتىمىز، مەتبۇئاتىمىز، ئۇرپا-ئادەتلىرىمىز ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى. بۇ بىزنىڭ تۈگىمەس مەنىۋى بايلىقىمىز ۋە خۇشاللىقىمىز. ئەلۋەتتە كېلەچەكتىمۇ مۇشۇ خىل مىللىي كىملىكىمىزنى ۋە مىللىي قەدىرىيەتلىرىمىزنى تەشۋىق قىلىدىغان مىللىي مەشرەپلىرىمىزنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىدىغانلىقىغا ئۈمىد قىلىمىز. رەھمەتجان غوجامبەردىيېۋ قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن بارلىق شارائىتلارنىڭ يارىتىلغانلىقىنى، ئەنە شۇلاردىن ئورۇنلۇق پايدىلىنىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى قارمىقىدىكى ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى، يىگىت باشلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك مەشرىپىنىڭ باش قازىسى يارمەمەت كىبىروف ئەپەندى مۇنداق دېدى. ئەسلىدە يىگىت باشلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك مەشرىپىنىڭ ئۆز ئالدىغا تارىخى بار. بۇنىڭدىن يىگىرمە يىل ئىلگىرى، يەنى ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتى شەھىرىدىكى دوستلۇق ئۆيىدە يىگىت باشلىرى، مەدەنىيەت مەركەزلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، زىيالىلار، باشقىمۇ مىللەتپەرۋەر ئىنسانلار يىغىلىپ چوڭ يىغىن ئۆتكەزدۇق. بۇ يەردە يىگىت باشلىرىنىڭ بۇ مەشرىۋىنىڭ چوڭ يىگىت بېشى قىلىپ ئاتاغلىق چاقچاقچى سەبىر گاپپاروفنى سايلىغان ئىدۇق. بۇ مەشرەپ پۈتكۈل ئېلىمىزدىكى يىگىت باشلىرىنىڭ بېشىنى قوشۇپ، كۆپلىگەن ئىشلارنى قىلدۇق. خەلقىمىزنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان، ھۆكۈمەت ئورگانلىرى تەرىپىدىنمۇ تونۇلغان مەشرەپ بولدى. ئۇنىڭ ئەھمىيىتى شۇنىڭدا بولدىكى، بارلىق يىگىت باشلىرى باش قوشۇپ، بىرلىكتە، ئىتتىپاقلىقتا ئىش ئېلىپ باردى ھەم بۇ ئىشنىڭ نەتىجىسىمۇ ناھايىتى ياخشى بولدى. چۈنكى ئۇنىڭغا ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ تالغار، ئەمگەكچى قازاق، ئۇيغۇر، پانفىلوف، ئىلى، جامبۇل، خەشكىلە ناھىيەلىرىنىڭ باش يىگىتباشلىرى باش قوشقان. مەزكۇر مەشرەپ ئەھلى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مائارىپىنى، ئەدەبىياتىنى، مەتبۇئاتىنى، سەنئىتىنى قوللاپ-قۇۋۋەتلەشتىن تاشقىرى يەنە كۆپلىگەن خەير-ساخاۋەتلىك ئىشلارنى، يەنى تەبىئىي ئاپەتلەردىن زەرداب چەككەنلەرگە، كۆپ بالىلىق ئائىلىلەرگە، مەجرۇھ ئىنسانلارغا ماددىي ياردەم بېرىش ئىشلىرىنى ئېلىپ باردى. يەرمەمەت كىبىرov يەنە مۇنداق دېدى. بىز سابىر گاپپاروف يېشىغا يەتكەندىن كېيىن ئۇنى ھۆرمەت بىلەن دەم ئېلىشقا چىقاردۇق. ئۇنىڭ ئورنىغا خەلقىمىزنىڭ يەنە بىر مىللەتپەرۋەر ئىنسانى، تالغار ناھىيەلىك باش يىگىت بېشى ئاكتيابىر قۇرباننىيازوۋنى يىگىت بېشى قىلىپ سايلاپ، مەزكۇر مەشرەپنى يېڭىدىن تەشكىللىدۇق. مۇشۇ يىلنىڭ بېشىدا تالغار ناھىيەسىنىڭ يىگىت باشلىرى تۇنجى مەشرىۋىنى ئۆتكۈزۈپ، نۆۋەتتىكى مەشرەپنى ئۇيغۇر ناھىيەسى ئالغان ئىدى. بۇنىڭغا بارلىق ناھىيەلەردىن بولۇپ ئۈچ يۈز ئەتراپىدا يىگىت باشلىرى قاتناشتى. بۇ چوڭ مەشرەپ بولدى ئەلۋەتتە. بۇنىڭغا يەنە خەلقىمىزنىڭ ئىچىدە تونۇلغان زىيالىلار، سەنئەتكارلار قاتناشتى. بۇ مەشرەپ يىگىت باشلىرى باشلىق خەلقىمىزنىڭ يەنە بىر قېتىم بىرلەشتۈردى. بىز مىللىي كىملىكىمىزنى ساقلاپ قېلىش بويىچە ئۆزئارا كۆپ مەسلىھەت قىلدۇق. كېلەچەكتە پلانلار تۈزدۇق. كەلگۈسى مەشرەپنى تارىخىي ۋەتىنىمىزگە يېقىن بولغان، ئارىمىزدىكى ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز، مېھرىمىز، ژۈرىكىمىز بىر بولغان ياركەنت تەۋەسىدە ئۆتكۈزمەكچىمىز.
چونجىدا ئۆتكەن مەشرەپ داۋامىدا ئارزۇ مىللىي ئانسامبلى، ھەۋەسكار ناخشىچىلار، ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ ئاتاقلىق ئارتىستى نۇرئالىم ۋارىسوف، چاقچاقچىلار ۋە باشقىلارنىڭ قاتنىشىشىدا چوڭ كونسېرت پىروگراممىسى كۆرسىتىلدى.